ທ່ານຈະເລືອກເອົາຜູ້ໃດມາເປັນລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ໃນວັນອັງຄານມື້ວານນີ້ ຢູ່ໃນລັດແຄໂຣໄລນາເໜືອ ແຕ່ຍ້ອນການເປີດເຜີຍກ່ອນກຳນົດຢູ່ໃນລັດໂອໄຮໂອຂອງທ່ານທຣຳ ເມື່ອວັນພະຫັດຜ່ານ ມາ ພວກເຮົາຈຶ່ງຮູ້ແລ້ວວ່າແມ່ນໃຜຈະເປັນລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ນັກຂ່າວວີໂອເອປະຈຳທຳນຽບຫ້າແຈ ມີລາຍລະອຽດຕື່ມ ຊຶ່ງໄຊຈະເລີນສຸກຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ໄ ດ້ຄັດເລືອກເອົານາຍພົນເບ້ຍບຳນານທະຫານນາວິກະໂຍທິນ ທ່ານເຈມສ໌ ແມັດຕິສ ທີ່ມີສາຍານາມວ່າໝາວໍ້ ໃຫ້ເປັນລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດໃນຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານ ທ່ານແມັດຕິສໄດ້ຮັບໃຊ້ປະ ເທດຊາດເປັນຜູ້ບັນຊາການສູນບັງຄັບບັນຊາສະຫະລັດ ຊຶ່ງດຳເນີນພາລະກິດຕ່າງໆຂອງສະຫະລັດໃນຕາເວັນອອກກາງ ທັງເຄີຍໄດ້ເປັນຜູ້ບັນຊາການສູງສຸດຂອງກອງກຳລັງອົງການເນໂຕນຳ ຄວາມເ ດັດດ່ຽວຂອງທ່ານໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານກຳລັງຝ່າຍປໍລະປັກໃນອັຟການິສຖານ ແລະ ອີຣັກນັ້ນ ແມ່ນສົມຄວນພາໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບສາຍານາມວ່າໝາວໍ້ນັ້ນ ຫຼື ແມດດອກ ທັງໄດ້ຮັບຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຈາກບັນດານາຍ ທະຫານໃນຖັນແຖວທັງຫຼາຍ

ແລະ ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບກັບເພິ່ນຢູ່ໃນແຂວງນານກາຮາຂອງອັຟການິສຖານ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສູ້ລົບຢ່າງໜັກໃນປີ 2006 ແລະ ເພິ່ນເປັນຜູ້ນຳທີ່ໃຫ້ກຳລັງໃຈຢ່າງແຮງ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ດີວ່າເພິ່ນກໍເປັນ ແຮງຈູງໃຈໃຫ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າເອງ ບັນດານັກຊ່ຽວຊານໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ທ່ານແມັດຕິສ ເປັນທັງນາຍພົນ ແລະ ນັກວິຊາການ He's thought of as one of the best read, best informed and most experienced generals of his generation.
ທ່ານໄມເກິລ ໂອແຮນລັນ ຈາກສະຖາບັນບຣຸກກິງສ໌ໃນວໍຊິງຕັນເວົ້າວ່າ ເປັນທີ່ຄິດກັນວ່າ ທ່ານແມັດຕິສເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ເກັ່ງທີ່ສຸດ ຮູ້ດີທີ່ສຸດ ແລະ ເປັນນາຍພົນຜູ້ມີປະສົບການຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຍຸກສະໄໝຂອງທ່ານ

ທີ່ບຸກຄົນຜູ້ໜຶ່ງເຊັ່ນທ່ານແມັດຕິສ ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການໃນສະໜາມລົບ ແລະ ທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ເປັນຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ເພາະວ່າທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຈະຮັບຟັງບຸກຄົນຜູ້ນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໃຈ ແລະ ຈະມີ ທ່າອ່ຽງຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ຈະຮັບຟັງການໂຕ້ແຍ້ງຈາກບຸກຄົນເຊັ່ນນາຍພົນແມັດຕິສ ເພື່ອໃຫ້ຢັບຢັ້ງການໃຊ້ກຳລັງ ກ່ອນທີ່ທ່ານ ແມັດຕິສ ຈະຖືກຮັບຮອງເອົາ ລັດຖະສະພາຈະຕ້ອງຜ່ານກົດໝາຍຍົກເວັ້ນສະບັບໜຶ່ງ ເ ພື່ອຫຼີກລ່ຽງກົດໝາຍສະບັບທີ່ຫ້າມບັນດານາຍພົນທັງຫຼາຍ ຈາກການຮັບຕຳແໜ່ງເປັນລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ຈົນກວ່າວ່າພວກເພິ່ນຈະໄດ້ອອກກິນເບ້ຍບຳນານເປັນເວລາດົນ 7 ປີເສຍກ່ອນ ຊຶ່ງທ່ານ ແ ມັດຕິສ ໄດ້ອອກກິນເບ້ຍບຳນານມາໄດ້ແຕ່ພຽງ 3 ປີເທົ່ານັ້ນ ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວບັນຍັດໄວ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຊ່ອງວ່າງຂອງການຮັບໃຊ້ຊາດເປັນທະຫານ ກັບການມີຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ນຳພາທາງພົນລະເຮືອນ ລັດຖ ະສະພາເຄີຍໄດ້ຜ່ານກົດໝາຍຍົກເວັ້ນສະບັບໜຶ່ງມາກ່ອນແລ້ວ ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ນາຍພົນ George Marshall ໃນສະໄໝສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ ເຂົ້າມາຮັບຕຳແໜ່ງລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດໃນປີ 1950 ໄຊຈະເລີນສຸກ ວີໂອ ເອ